SBS Lao ແຊເລື່ອງຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໃນ Facebook ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງມາແລ້ວ ມີການປະກວດເອົານາງງອກນາງງາມຕ່າງໆ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລ້ວກໍໄດ້ ສົ່ງນາງງາມຂອງຕົນໄປປະກວດໃນເວທີສາກົນຕື່ມອີກດ້ວຍ ແຕ່ວ່າມີຂ່າວ ມີຂ່າວມາຮອດຫູວ່າ ລາວງົດປະກວດ Miss Universe ຄືນາງງາມ Universe ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມັນເປັນແນວໃດນັ້ນ ທ່ານ ສົມມະດີ ມີໄຊ ຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ ຳຂອງ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ເນາະ ເພຈເຟສບຸກຂອງ Miss Universe ລາວ ກະໄດ້ເຜີຍແຜ່ຖະແຫຼງການຂອງກອງປະກວດ Miss Universe ລາວ ໂດຍລະບຸວ່າ ໃນປີນີ້ລາວບໍ່ສາມາດຈັດການປະກວດ Miss Universe ລາວ ປະຈຳປີ 2021 ເພື່ອ ການ ຈັດປະກວດ Miss Universe ນີ້ກະເພື່ອຄົ້ນຫາສາວງາມ ເຂົ້າປະກວດ Miss Universe ໃນເວທີຂອງໂລກຄັ້ງທີ 70 ທີ່ເມືອງເອລັດ ປະເທດອິດສະຣາເອນ ໃນເດືອນທັນວາທີ່ຈະເຖິງນີ້ ກອງປະກວດ Miss Universe ຂອງລາວ ກະໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ເ ນື່ອງຈາກຂະນະນີ້ເນາະ ໄດ້ເກີດການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເດວຕາ ຢູ່ໃນລາວ ທຳໃຫ້ຕ້ອງມີມາດຕະການຈຳກັດການເດີນທາງທັງໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລວມເຖິງບໍ່ສະດວກໃນການຂໍວີຊາເຂົ້າ ປະເທດອິດສະຣາເອນ ທຳໃຫ້ກອງປະກວດກະໄດ້ຕັດສິນໃຈ ງົດການຈັດການປະກວດ Miss Universe ຂອງລາວໃນປີນີ້ ກະແປວ່າເຫດຜົນເພິ່ນເວົ້າຈັ່ງຊັ້ນ ແຕ່ວ່າມັນເຂົ້າຫູຜູ້ອື່ນແລ້ວ ໃຜຊິເຊື່ອນັ້ນ ມັນກະເປັນເລື່ອງໜຶ່ ງອີກ ຂໍຖາມແດ່ວ່າ Miss Universe ຊຸດນີ້ນີ້ນະ ໄທໄດ້ສົ່ງຄົນໄປປະກວດບໍ່ ທີ່ກະເຫັນມີການຄັດເລືອກກັນຢູ່ເນາະ ຄາດວ່າຊິສົ່ງໄປປະກວດຢູ່ ຄືທຸກປີເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຄິດວ່າຈັ່ງຊັ້ນແຫຼະ ແຕ່ວ່າລາວນີ້ບໍ່ສົ່ງໄປ ແລ້ວກໍອ້າ ງເຫດຜົນໂດຍຫຼັກໆແລ້ວແມ່ນຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຈັກແມ່ນ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນກໍບໍ່ຈັກລະ ຫຼືວ່າເພິ່ນບໍ່ມີນາງງາມພໍທີ່ວ່າຊິໄປແຂ່ງໄດ້ບໍ່ ຫຼື ແນວໃດ ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ ກໍຖືເອົາຄວາມຊີ້ແຈງອະທິບາຍ ເພິ່ນເວົ້າຈັ່ງຊັ້ນ ກໍວ່າແມ່ນຈັ່ງຊັ້ນ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າບໍ່ສົ່ງຄົນໄປກວດ ໂດຍອ້າງວ່າແມ່ນໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ທີ່ເປັນພະຍາດທີ່ວ່າປ້ອງກັນໄດ້ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ຄັນວ່າຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍປະເທດກໍຍັງໄປຮ່ວມ ຄັນວ່າບໍ່ມີໃຜໄປຮ່ວມນີ້ ກະຊິ ບໍ່ມີການແຂ່ງຂັນ ຄັນມີການແຂ່ງຂັນ ກໍແປວ່າມີນາງສາວຫຼາຍຄົນເຂົ້າໄປຮ່ວມ ແລ້ວໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ນາງງອກນາງງາມລາວ ຫຼືວ່າວົງການນາງງາມລາວ ຫຼືວ່າຊາຍງາມລາວຈັ່ງຊີ້ ເຂົາເຈົ້າມີປາກ ມີສຽງແນວໃດ ຫຼື ບໍ່ນໍ ອັນນີ້ຫຼັງຈາກທີ່ຂ່າວນີ້ເພິ່ງອອກມາເນາະ ເລື່ອງຂອງຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ຫຼືວ່າຜູ້ທີ່ຫວັງວ່າຊິໄດ້ເຂົ້າປະກວດໃນປີນີ້ ກໍຍັງບໍ່ມີຂ່າວຄາວອອກມາຈັ່ງໃດເນາະ ເພາະວ່າຂ່າວ ເລື່ອງຂອງການງົດບໍ່ຈັດປະກວດຂອງລາວໃນປີນີ້ ຫາກໍອອກມາເນາະ ມັນເປັນໄປໄດ້ບໍ່ ຂໍເວົ້າຈັ່ງຊີ້ວ່າ ຄົນເອເຊຍເຮົານີ້ນ່າ ຄົນລາວ ຄົນໄທ ຫຼືວ່າ ພະມ້າ ຂະເໝນ ແມ່ນຫຍັງກະຢ່ານີ້ ມັນກະມີຜູ້ງາມຫຼາຍແທ້ ໆແຫຼະ ສວຍງາມວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າບໍ່ງາມນີ້ກະຫຼາຍ ເປັນກະລອນຄອນແຄນໝາກຂາມຂໍ້ດຽວນີ້ກະບັກຫຼາຍ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ງາມແທ້ໆກະມີຫຼາຍຄືກັນ ບໍ່ແມ່ນເພິ່ນຊອກນາງງາມບໍ່ໄດ້ ພໍທີ່ວ່າຈະໄປຂຶ້ນເວທີບໍ່ ຈຶ່ງວ່າງົດໄວ້
ອັນນີ້ກະບໍ່ສາມາດດູເດົາໄດ້ເນາະວ່າສິຄົ້ນຫາໄດ້ ຖ້າເບິ່ງແລ້ວນີ້ນະ ກະຄືຄົນລາວຄົນໄທຕາມເຟສທີ່ເຂົາອອກມາກັນເນາະວ່າສາວງາມໃນປະເທດນັ້ນ ຢ່າງເຊັ່ນຂອງລາວນີ້ເຂົາກະມີໃຫ້ເບິ່ງລ້ອຍໆສ າວງາມຄົນລາວ ເຫັນມັນກະມີແຕ່ຄົນຈົບໆເນາະ ຄົນໄທຄືກັນ ລ້ອຍພັນສາວ ສາວງາມນີ້ກະມີແຕ່ຄົນຈົບໆຄືກັນ ແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າທາງລາວເຫດຜົນກະຄືເລື່ອງຂອງໂຄວິດ ແລະ ເລື່ອງຂອງການ ການຫາຂໍໜັງ ສືເດີນທາງ ມັນ ມັນ ມັນຍາກລຳບາກ ຕົງນີ້ກໍເລີຍງົດໄປເນາະ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ